شۇنىڭ بىلەن مەن ئاشۇ ۋاشىنگتون پوستتا بىرىنچى قېتىملىق نېمىنى پۈتۈن گۇۋالىقنى ۋاشىنگتون پوستقا بەردىم بۇنىڭغا ئەندى بىرىنچى بولۇپ رۇقىيە تۇردۇش ھەدەمگە رەھمەت ئېيتىمەن رۇقىيە ھەدەم مۇشۇ ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرۇپ ئاشۇ كانادادا تۇرۇپ مۇشۇ ۋاشىنگتون پوستتىكى ئادەملەرنى قىلىپ قىلدى ئاندىن كېيىن بۇ ئۆيدىكىلەردىن ئۈزلۈكسىز تېلېفون كېلىپ ئاشۇ ساقچىلاردىن تېلېفون كېلىپ سەن ئارتۇق سۆزلىمە ئاما دېگەندەك قىلغاندىن كېيىن مەن بۇ ئىشلارنى ئىككى ئايغىچە قورقۇپ توختاتتىم. چۈنكى دادام كېسەلچان. كېسەلچان ئەمەس، ساغلام ئادەم، لېكىن ئەمدى ياشقا چوڭاپ قالدى، بەزى ئىشلارنى كۆتۈرەلمەيدۇ. مەن بىلىمەن، چۈنكى ھەتتا مېنىڭ دادامنىڭ دوستلىرىنىڭمۇ تۈرمىلەرگە ئەپ كەتكەنلىكىنى، ھەتتا زەمبىلگە سېلىپ ئۆيگە ئەكەپ تاشلاپ قويغانلىقىنى بىلىمەن. مېنىڭمۇ كۆز ئالدىمغا شۇلار كەلدى، قورقتۇم. مەنمۇ قورقتۇم باشتا. شۇنىڭ بىلەن ۋاشىنگتون پوستقا بۇ پۈتۈن ھەممە گۇۋالىغىمنى بېرىپ بولدۇم، شۇنچىلىك ياخشى بەردىم. ھەتتاكى خۇددى بىر فىلىمدەك قىلىپ ئىشلەپ چىقتى ئۇنى ئۇلار. شۇنىڭ بىلەن مەن قورقۇپ بۇنى ئىككى ئايدەك توختىتىپ قويدۇم. چۈنكى داداممۇ ماڭا بەك يالۋۇرۇپ كەتتى، ھەتتا ئاكىلىرىمنىڭ ئۈندىدارىدا مەن دادامغا تېلېفون قىلالمىدىم، قىلمىدىم. ئاكىلىرىمنىڭ ئۈندىدارلىرىدا ئېلىپ، جېنىم بالام خوش بولاي، ئارتۇق ئىشقا ئارىلاشما، بىزنى ئويلا، ئاكىلىرىڭنى ئويلا، دەۋەردى. ئاكىلىرىڭنىڭ كىچىك بالىسى بار، مېنىڭ كېسىلىم بار، ئارتۇق گەپ نېمە قىلما، دەپ ئاشۇنداق دەپ كەتتى. دېگەندىكىن مەن بولدى ئاشۇ كىچىك كىچىك بالىلار مەن توغرىلىق ئاكىلىرىمنى ئەكەتسە دېمىسىمۇ مەن كۆزۈم بىلەن كۆردۈمدە ئاكىسى چەت ئەلدە دادىسى چەت ئەلدە ئۇكىسى چەت ئەلدە دەپ ئەكىرىپ كەتكەنلەرنى ئەمدى مەنمۇ مەن سەۋەبلىك مېنىڭ ئاكىلىرىم كىرىپ كەتسە ئۇلارنىڭ كىچىك بالىلىرى بار بولدىلا ئۆتۈنۈپ قالاي بۇ گۇۋالىقنى بەرمەيمەن دېدىم دېسەم ئىككى ئاي مېنىڭ يولدىشىم ماڭا ئىدىيە خىزمەت ئىشلىدى تالاغا چىقسام ئۆيگە كىرسەم سەن ۋىجدانسىزلىق قىلىۋاتىسەن سەن قايسى ۋىجدانىڭ بىلەن ئۇنداق قىلىۋاتىسەن؟ دېدى. ھەتتاكى مەن، ئەمدى سەن ئامېرىكا نوپۇسىغا ئۆتۈش ئۈچۈن چوقۇم گۇۋالىق بېرىشىم كېرەكمۇ؟ سەن مېنى نېمە دەپ زولايسەن؟ دېدىم. دېسەم، بۇ گۇۋالىق بېرىش بىلەن ئامېرىكا نوپۇسىغا ئۆتۈشنىڭ ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق. سەن ئامېرىكىغا كەلدىڭ، كىملا بولسا ئالىدۇ، ئۇيغۇر. پۈتۈن دۇنيا كۆرۈۋاتىدۇ. گۇۋالىق بەرمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. لېكىن سىز مۇشۇ ۋىجدانىڭىز بىلەن، سىز نۇرغۇن ئىنسانلارنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن تۈرمىگە كىرىپ كېتىۋاتىدۇ. بىرىنچى، مىللىتىڭىز قىرىلىۋاتىدۇ. ئىككىنچى، سىزنىڭ دىنى دىندىكىلەر ئىسلام دىنىغا بولغان مۇسۇلمانلارنى تۇتۇپ سولاپ مۇشۇنداق قىلىۋاتقان سىز ھەممىنى كۆرۈۋاتقان ئادەم سىز نېمە دەپ مۇشۇلارنىڭ كۆز سۆزى بولمايسىز دېدى بىر تەرەپكە قارىسام دادام مېنىڭ كۆز ئالدىمغا پەيدا بولۇۋاتىدۇ ئۇرۇق تۇغقانلىرىم گەپ قىلما گەپ قىلما بىزنى تىنچ قوي دېگەندەك ماڭا ئاشۇ خۇددى بىر يېنىمدا بىر ئاۋاز ئاڭلىنىۋاتقاندەك بىر تەرەپكە قارىسام يولدىشىم سەن ۋىجدانىڭ بىلەن ئىش قىلمىدىڭ سەن مېنىڭ ئايالىمدەك ئىش قىلمىدىڭ دەپ كېتىدۇ شۇنىڭ بىلەن ئاخىرى دېدىم، دەيدۇ، بىر دادامنى، بىر ئاكامنى ئويلىسىڭىز، نۇرغۇن ئادەملەر ئۆلۈپ كېتىۋاتىدۇ، نۇرغۇن ئادەملەر ئۆلۈۋاتىدۇ، سىلەرنىڭ مىللىتىڭلار تۈگەشكىدەك دېدى. سەن گەپ قىلمىدىڭ، سېنىڭ مىللىتىڭ تۈگەشكىدەك. سەن ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچى بىر گۇۋاچى. ھەممىنى كۆردۈڭ، بېشىڭدىن ئۆتكەزدىڭ، تۈرمىدىن تۈرمىنى كۆردۈڭ، مۇشۇنداق ئوپېراتسىيە ئوپېراتسىيەدىن چىقتىڭ، نۇرغۇن ئىشلارنى قىلدى ساڭا، سىلەر يەنە مۇشۇنداق، سىلەر ئۇ چاغدا گۆشۋاش مىللەت سىلەر، گەپ قىلمىساڭ، دېدى. بۇ گۆشۋاش دېگەن گەپنى ماڭا ئاخىرى چىدىماي دەۋەتكەندىكىن مەن، بەك ئېغىر كەلدى بۇ گەپ. بولدى گەپ قىلسام قىلاي. بولدى ئۇرۇق تۇغقانلىرىمنى ئاللاغا قويۇۋەتتىم. پۈتۈن ئىنسان، پۈتۈن ئۇرۇق تۇغقانلىرىمنى ئاللاغا قويۇپ قويدۇم. ھەم ئۇلارنىمۇ بەرىبىر كۆرەلمەيمەن ۋەتەندە تۇرۇپ. بولدى ئاشۇ ئاللانىڭ ئالدىغا بارغاندا كۆرۈشەي دەپ، شۇنىڭ بىلەن ئىككى ئايدىن كېيىن بولدى تارقاتساڭلار بولدى دېدىم. ئاندىن كېيىنلا باشقا يەردىكى مەتبۇئاتلار ياكى ژۇرنالىستلار ياكى كىتاب يازىدىغان بولامدۇ ياكى ھەر قانداق يەرنىڭ ئىش قىلىپ تا ھازىرغا قەدەر بۈگۈنگە قەدەر مۇشۇ ۋاققا قەدەر سەكسەن توققۇز قېتىم ئىنتېرۋيۇ بېرىپتىمەن بىر كۈنمۇ ئىش قىلىپ birەر كۈن سەكسەن توققۇز قېتىم ئارىلىق ھەپتىلىق سەكسەن توققۇز قېتىم ھەممىنى ساناپ ھېسابلاپ ھەتتا ئىنتېرۋيۇلىرىمنىمۇ بەزەنلىرى چىقمىدى بەزەن ئەرەب دۆلەتلىرىگىمۇ شۇنداق ئاچچىقىم كەلدى بەز ئىككى قېتىم ئەرەب قاناللىرىغا زىيارىتىنى ھەتتا ئۆزۈم بېرىپ ئالدىغا بېرىپ تۇرۇپ بەردىم. بىز بارالمايمىز، سەن كېلەلەمسەن؟ دېگەندىكىن بەزىلەرنىڭ ئۆيىدىمۇ قولايسىز بولۇپ قالغان ۋاقىتلاردا مەن ئالدىغا بېرىپ بەردىم. ئالدىغا بېرىپ بەرسەممۇ ھەتتا ئۇ بەزەنلىرى چىقمىدى. ئۇنى مەن چۈشەنمىدىم، يا خىتاي ئاغزىنى مايلىۋەتتىمۇ يا بىلمىدىم. لېكىن قالغانلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ھەر قانداق ژۇرناللاردا، ھەر قانداق گېزىت بولامدۇ ۋە ياكى خەۋەر ئاۋازلىق بولامدۇ ۋە ياكى

كىم كىمنى قىلدى، راست ئاشتا قىلىۋاتامدۇ، قانداق ئەھۋالدا قىلدى دەپ ئۇنى سورايدىكەن. بەزەنلىرى جەمئىيەتتىكى ئەھۋاللارنى سورايدىكەن. مەسىلەن، سىلەرنىڭ مۇشتا ئاپپاراتلار باركەن، ئۇ باركەن، بۇ باركەن، سىلەر قانداق ياشاۋاتىسىلەر؟ دېگەندەك ئاشۇ ھەر كىمگە نېمە توغرۇلۇق خەۋەر لازىم بولسا، شۇنى، ماتېرىيال لازىم بولسا شۇنىلا ئالدى. شۇنىڭ بىلەن مەن مۇشۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن ئۆمەركام. رابىيە قادىر ئاپا ئاشۇلار ماڭا بىرلىشىپ مېنى ئاشۇ ئاقسارايغا كىردىم مەن گۇۋالىق بەردىم بەرگەن ۋاقتىمدا ئاشۇ مۇشۇلارنى بىر ھەقىقىي ئىشەندۈرۈش ئۈچۈن ھېلىقى يەدە ئوتاغان بىر گىلەم بار ئىكەن ئاشۇ ئىشخانىلاردا ئاشۇ گىلەمنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپلا قانداق ئوتاغۇزدى قانداق تۈرمىنى تۈرمىدە قانداق كويزا سالدى قانداق ئولتۇرۇپ دەرس ئاڭلىدۇق قانداق ياتتۇق قانداق ئولتاردۇق، قانداق جازا يۈرگۈزدى، ئاشۇنىڭ ھەممىنى يىغلاپ تۇرۇپ، ئاشۇ ئۆزۈمنىڭ، ئۆزۈمنىمۇ تۇتۇۋالالمىدىم، باشلىرىممۇ ئاغرىپ كەتتى، ئاشۇ تاشقى ئىشلاردىكىلەرگە مۇشۇ قولۇمدىكى ماتېرىياللارنى، ئىسپاتلىق ماتېرىياللارنى تەرجىمە قىلىۋالغان. شۇلاردىن تارتىپ ئۇلارغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ، ئاشۇ تاشقى ئىشلاردا گۇۋاھلىق بەرسەم، ئۇلار ئاخىرى چىداپ ئولتۇراپ بولالمىدى. ئورنىدىن قوپۇپلا كەتتى، يىغلاپ، ھەممىسى يىغلاۋاتىدۇ ھېلىقىنىڭ ئىچىدە. بىر ھېلىقى ئۆلۈمگە كەلگەندەكلا پۈتۈن بىر.

ئۆزاڭنى بىل. دادام بەكرىنىڭ قېشىدا، دەپ. ئۇ بەكرى دېگىنىمىز ئەمدى بىزنىڭ مەھەللىدىكى ساقچىنىڭ ساقچى باشلىقى. ئاۋۇ تېلېفون نومۇرىغا ئۇرۇپ، بەكرى بارمۇ دېسەڭلار، ئالىدۇ ئاشۇ تېلېفوننى ئاشۇ بوي. شۇنىڭ بىلەن بەكرى، دادام بەكرىنىڭ قېشىدا ئۆزاڭنى بىل، دەپ تۇرۇۋاتىدۇ. مەن يەنە ئاشۇ خۇددى بىر دادامنى ھېلىقى دەپنە قىلغىلى ماڭغاندەك يىغلاۋاتىمەن ئىچىمدىن چىقىرىپ. قانچىلىك ھېلىقى ئاچچىق بولۇۋاتقىنىنى بىلمەيمەن. بىر تەرەپتىن تۇغقانلىرىم، بىر تەرەپتىن پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقى ھېلىقى تۈرمىدىكىلەرمۇ قولىنى مۇشتەك قىلىپ تۇرغاندەك ماڭا. ئۇنداق قىلما، بىزنى قۇتۇلدۇر! خۇددى بىر ئاشۇلار قولىنى مۇنداق قىلىپ تۇرۇپ، مەن تارتىۋالالايدىغاندەك ئاشۇلارنى ھەر بىرسىنى بىر تالدىن. شۇ پويىزدا بارىدۇق، بارغىچىلىكمۇ دېگەن شۇنچىلىك بىئارامچىلىق، ئۆيدىكىلەر تېخى تېلېفون ئۇرۇۋاتىدۇ بىر تەرەپتىن، بىر تەرەپتىن ئۆمەر ئاكام ماڭا تەسەللى بېرىۋاتىدۇ، ئۇكام قورقماڭ كەينىڭىزدە بىز بار، دەپ رابىيە ئاپا تېخى تېلېفون ئۇرۇۋاتىدۇ، بالام چوقۇم دېيىشىڭىز كېرەك، دۇنياغا ئاڭلىتىشىڭىز كېرەك بالام سىز بىر قەھرىمان، دەپ ئۇلار ماڭا ھەدەپ مەدەت بېرىۋاتىدۇ، شۇڭا نيۇ يوركقا باردىم، بېرىپ ھەتتا ترامپ ئەپەندى ئالدىمدا سۆز قىلىۋاتىدۇ بىر يىغىنغا بارغان ۋاقتىدا مەن يېنىدىلا ئولتۇرىمەن، ئون مېتىر ئارىلىقىمىز يوق، مەن ئىنگلىز تىلى بىلمىدىم، بىلمىسە مەندەك قارام ئادەم يوق، مەن ھەتتاكى ترامپنىڭ ئالدىغا ترامپ ياشىسۇن، ئۇيغۇرنى قۇتۇلدۇرۇڭ، ئۇيغۇرلار زۇلۇم ئىچىدە دەپ مەن ھەتتاكى بىر يىغىن زالىغا كىرىپ ترامپ ئون مېتىر يەردە يىغىن زالدا سۆزلەۋاتىدۇ، مەن مۇشتا يەردە ئولتۇرۇپ يېشىم دېگەن توختىماي ئېقىۋاتىدۇ، مەن ھەتتاكى بىردەمدە نىيىتىمنىمۇ بۇزۇپ بولدۇم، مەن مۇشۇ يەردە ۋارقىراي دەپ تۇرۇپچۇ، ۋارقىرىسام مۇشۇ ئەتراپتا پۈتۈنلەي ئاپپارات ھەممىسى تەييار تۇرۇپتۇ ھازىر، مۇشۇلار ھەممىسى ماڭا قارىتىدۇ ئاپپاراتنى، ئاندىن كېيىن بۇ بىر ئىش بولىدۇ، ئۇ چاغدا پۈتۈن مېدىيادا بىر قېتىم دۇنيا قوزغىلىدۇ، مەسىلەن بىر بۇرۇنقى بۇشقا ئاياق ئاتقاندىكىن بۇ ئاياق بىر ئاياق مودا بولۇپ كەتتى، ھەممە ئادەم ئۇ خەۋەر خەۋەرلەردە تارقىلىپ كەتتى، ئاشۇنىڭغا ئوخشاش مەن نىيىتىمنى بۇزۇپ بولدۇم، مەن چوقۇم مۇشتاق قىلاي. مەن ھازىر قوپۇپلام، ئۇيغۇرچە دېسەم بۇنى كىم تەرجىمە قىلىپ بېرەر، يېنىمدا نۇرى ئاكام ئولتۇرىدۇ. يەنە ئاۋۇ، يەنە بىرسى، يەنە بىر ئاكاش ئولتۇرىدۇ. نەچچىمىز مۇشۇ بىر قاتار بولۇپ ئولتاردۇق. بولدى، مەن بۈگۈن نېمە كۆرسەم كۆرۈپ دەي مۇشۇ يەردە ۋارقىراي، ترامپ ئەپەندىم، بىزگە ئەركىنلىك كېرەك، ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك كېرەك، بىزنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىڭ دەي دەپ ۋارقىراي دەپ نىيىتىمنى بۇزۇپ ئورنۇمدىن قوپاي دەپ مۇنداق قارىسام، يولدىشىم ماڭىدىغان ۋاقتىدا ئاشۇلار دېگەنتى بۇ باشقۇرغۇچىلارنىڭ يېنىدىكىلەرنىڭ ئەمدى ھەر بىرسى قوراللىق ھېلىقى نېمە بولىدۇ مالارنى نېمە قىلىدىغانلار، قوغدىغۇچىلارنىڭ قورالى بولىدۇ ھېلىمۇ ئېتىۋەتمەپتۇ دېگەندەك قىلىپ بىر چاغ بىر گەپنى ئاڭلىغانتىم، قارىسام راسلا ئۇنىڭ يېنىدا قوغدىغۇچىلىرى تۇرىدۇ. مەن ئەمدى ب د ت دا بىر سۆزلەيمەن دەپ بۇ يەرگە چىرايلىق گەپ قىلىمەن دەپ كەلدىم. كېلىپ بۇ قاراملىقنى قىلىپ قويۇپ، ئاندىن پاڭڭىدە ئوقتىن بىرسى تېگىپ، مەن ترامپنى ياشىسۇن دەپ بولغۇچىلىك سەن ئۆلسۇن دېدىڭ يا بولمىسا مۇنداق ئاڭلىنىپ ئانداق مۇنداق بولۇپ مەن ئەمدى بۇنىڭ ئىچىدە توپتا ئوقتا ئۆلۈپ تۈگىمەي مەن بۇ گۇۋالىغىمنى چىرايلىق بېرەي دەپ يەنە بىر شەيتىنىم دەيدۇ قوپە ئورنۇڭدىن ئى ئۇيغۇرچە دېسەڭ بۇ نېمە دەيدۇ دەيدۇ ئاخىرى گېپىڭ چىقىدۇ بىر يەردىن دەيدۇ. يەنە بىر شەيتىنىم دەيدۇ، ياق، ئۇنداق قىلما، يېنىدىكىسى سېنى ئاتىدۇ، دېگەندەك ئاشۇنداق بولدى. ئەتراپقىلا قارايمەن-دە، ھازىر مىشەدىن نىيىتىمنى بۇزۇپ، ترامپقا بىر ۋارقىرىۋالسام، بىر دەۋالسام، مۇشۇ ۋارقىراپ تۇرۇپ پۈتۈن مېدىيالارنى ئۆزەمگە قاراتسام، دېگەندەك ئاشۇنداق ئىشلار بولۇپ، ئاشۇنداق خىياللار كىرىۋاتىدۇ كاللامغا. شۇنداق بولغۇچىلىك ئۇ ئادەمنىمۇ ئۇزاق سۆزلەتكۈزمەيدىكەن. شۇ بىر ئون بەش مىنۇت سۆزلىگەندىن كېيىن ئۇ ئادەمنى يەنە بىر يىغىن زالىغا ئەچىقىپ كەتتى. ئەتىسىگە ئانادىن كېيىن بىزنى گۇۋالىق بېرىشقا بىر چوڭ بىر زالنى قىپتۇ. ئۇ چاغدىمۇ مەن گۇۋالىقنى قانداق يەردە بېرىدىغانلىقىمنىمۇ بىلمەيمەن. ئۇ كۈنىسى قونۇپ ئەتىسىگە شۇ گۇۋالىق بېرىدىغان مەخسۇس گۇۋالىق يىغىن زالى ئورۇنلاشتۇرۇپتۇ. ئۇ يەرگە بېرىپ يىغىن زالىغا كىرىپ گۇۋالىق بېرىمەنغۇ دەپ ھېچقانداق تەمتىرىمىگەنتىم. ئەمدى يىغىن زالىنىڭ ئالدىغا كەلسەم، سىز ئويلاپ باقالمايدىغان چېقىلغان مەسچىت. ھېلىقى ئۆلۈپ كەتكەن ئۇيغۇرلارنىڭ ياتقان جەسەتلىرى چېقىلىۋاتقان مەسچىت ئۇ بىر يىغىن زالىنىڭ ئىككى تەرىپىدە نۇرغۇنلىغان رەسىملەرنى قويۇۋېتىپتۇ قاراڭ مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ پۈتۈن ئۇيغۇرلارغا ئائىت مۇشۇنداق بولۇنۇۋاتقان زۇلۇمغا زۇلۇمنىڭ ھەممىسىگە ئائىت رەسىملەر ئاشۇ يەردە بولۇپ كېتىپتۇ سىز ئويلاپ بېقىڭ، ئوتتۇز سەككىز دۆلەتنىڭ ۋەكىللىرى، ھەتتاكى ئۇ يەنىكى چوڭ ئەمدى ئەربابلىرى، چوڭ باشلىقلىرى ئەمدى بىر بىرلەشكەن دۆلەتلەر يىغىنىغا ھېلىقى يىغىنغا كەلگەن چوڭ ئەربابلار ئەمدى ئوتتۇز سەككىز دۆلەتنىڭ ئادەملىرى. مەن بىر ھېسابتا ئەمدى خۇددى بىر قەشقەرنىڭ يەكەن خوتەندە بىر ئۆمۈر يېزىدا تۇرۇپ بىراقلا بىر شەھەرگە كېلىپ شەھەر باشلىقى بىلەن كۆرۈشكەندەكلا بىر ئىشتا ئەمدى ئۇ مەن ئەمدى شۇنداق بىر سورۇندا مەن ئەمدى ئاشۇلارغا قاراپلا ھاياجانلاندىمدا ئاشۇ رەسىملەرگە قاراپلا بىر يىغا تۇتقان مېنى تىنچىتتىلا ئەمدى بۇ ئويلاپ بېقىڭ سىز مەن ئۆزەممۇ ئويلاپ باقالمىغۇدەك دەرىجىدىكى بۇنچىلىك رەسىملەرنى يىغقاندۇ دەپ ئويلىمىغانتىم. ئاشۇ يەرگە كىردىم، يىغىن زالىدا ئولتۇردۇم، قارىسام نەچچە مۇسۇلمان ئاياللار خۇددى ماڭا ئوخشاش ياغلىقلارنى چىگىپ ئولتۇرۇپتۇ. ئولتۇرغاندىكىن يەنە بىر ئىش كاللامغا كىردى، توۋا، ئاستاغفىرىللا، بىزنىڭ ۋەتىنىمىز مۇسۇلمان دەپ تۇرۇپ مۇشۇنچىلىك ياغلىقنىمۇ چىگەلمەيدۇ؟ مەن ئاشۇلارغا قاراپ ئىچىمدە دەۋاتتىمەن، ھەي، بىز مۇشۇنچىلىكمۇ ياغلىق ئاتالمايمىز ۋەتەندە؟ دەپ ئىچىمدە ئاشۇنداق دەۋاتتىمەن، شۇنىڭ بىلەن گۇۋالىغىمنى باشلىدىم، باشلىغان ۋاقتىمدا ئەمدى. مېنى ئېزىپ كېتىدۇ دېدىمىكى ئۆمەركان ماڭا. زۇبەيرە ھاجىش بىلەن ئىككىسى ماڭا ئۆزۈمنىڭ ھېكايىسىنى بىر قەغەزگە ئىخچاملاپ كىچىكلەپ بەردى، مۇشۇنى ئوقۇڭ دەپ. ئەمدى چۈنكى ئۇلارنىڭ ياخشى كۆڭلى ئەمدى ئېزىپ كەتمىسۇن دەپ. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۆزۈمنىڭ ھېكايىسى مەن سىلەرگە دەپ بەردىم، سىلەر بۇنى يېزىپسىلەر. مەن بۇنى بۇ يەرگە چىقىپ قەغەزنى كۆتۈرۈپ ئوقۇسام خۇددى بىر. ئارزۇگۈلنىڭ يا پاتىگۈلنىڭ ھېكايىسىنى ئوقۇپ بېرىۋاتقاندەك بولۇپ قالىمەن. مەن ئىچكى ھېسسىياتنى چىقىرىپ مۇشەدە ئۆزەم سۆزلەيمەن. ئۆزەم دەيمەن مۇشۇلارغا. دەپ شۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭ قەغىزىنىمۇ قويۇپ قويدۇم. شۇنىڭ بىلەن ئاشۇيەردە گۇۋاھلىقنى بەردىم. بەرگەندىن كېيىن تالاغا چىققاندا بىر ئۈچ تۆت يۈزدەك مۇخبىر مېنى ئورىۋالدى ئارىغا ئېلىپ. ۋاي قاندا بولدى سىز ۋەتەندىن شەرقىي تۈركىستاندىن يېڭىدىن چىقىپسىز قاندا ئىشلار بولدى مۇشۇ خىتاي بىلەن ئۇيغۇرنىڭ تۇغقان بولۇش ئىشلىرىنى بىز ئاڭلىدۇق مۇشتامۇ دېگەندىلا قولامغا مۇشۇ ماتېرىياللىرىم باتتى ئاشۇ قىزىم بىلەن ئون ياشلىق قىزىم بىلەن ھېلىقى خىتاي تۇغقىنىنىڭكى رەسىمى قولامنىڭ ئالدىدىلا چىقىپ قاپتىكەن شۇنىڭ بىلەنلا كۆتۈرۈپلا ۋارقىرىدىم ھەي دۇنيا خەلقى سىلەر ئويلاپ بېقىڭلار مانا مېنىڭ قىزىم ئون ياش سىلەر ئويلاڭلار، مەن كىمنىڭ، كىمنىڭ بالىسى يوق، كىم قىزىنى ئۆزى ئاسرىمايدۇ، كىم قىزىنى ئۆزى نېمە قىلمايدۇ، سىلەر ئويلاپ بېقىڭلار. مېنىڭ مۇشۇ قىزىمغا مۇشۇ خىتايلار مەجبۇرىي مۇشۇ ئون ياشلىق قىزبالىغا، ئون بىر ياشلىق قىزبالىغا مۇشۇ يىگىرمە ياشلىقنى تۇغقان قىلىپ، بىللە ياتسا، قوپسا دېدى دەپ ئاشۇ يەردە پۈتۈن مۇخبىرلارنىمۇ ھېلىقى بىر ھاياجانغا سالدۇرۇۋەتتىم ھېلىقى يەردە. ھېلىقى مۇخبىرلار دېگەن گېپى تۈگىمەيدۇ ئۇنى سورايدۇ بۇنى سورايدۇ ھەممىسىگە ئاشۇ قولامدىن ئالدىرىماي توختا دەپ نېمە سوئال سورىسا ئاشۇنىڭ ئىسپاتىنى كۆرسىتىپ مانا مانا مانداق جەرىمانە ئالدى مانا مېنى مانچە كۈندە قويۇپ بەرگەن مانا مانداق بولدى ئانداق بولدى ھەممىسىنى دەپ بەرسەم بۇ مۇخبىرلارمۇ بىر قۇر يېزىپ ئۇنى شۇنىڭ بىلەن كەچتە بىر كۈن ئاخشىمىسى مۇشۇ مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى قىلايلى ھەممىمىز يىغىلىشىپ بىر زالنى ئېلىپ دېدى ماقۇلە دېدىم. شۇنىڭ بىلەن ئۇ كۈنى كەچتە قېلىپ قالدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىر زالنى ئالدى، بۇلار مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش دەپ. ئاشۇيەردە بىر ئۈچ يۈزدەك مۇخبىر بار. مېنىڭ دېگىنىمنى ھازىر سىزگە ئوخشاش دەپ بېرىۋاتىمەن. ئۇلار ئاشۇنداق يېزىپ، ھەر خىل مەتبۇئاتلاردا، ھەر خىل ژۇرناللارغا چىقىرىپ قىلدى. شۇنىڭدىن كېيىن تا ھازىرغا قەدەر مەن بىر كۈنمۇ ئەمدى، ئۇنداق دېسەم، نېمە ئەمەس ئەمدى، ھەپتىدە ئاز بولغاندىمۇ بۇرۇن بەك جىقتى، كۈندە ئىككىدىن ئۈچتىن بېرىۋاتاتتىم بۇ خەۋەرلەرنى. ھازىر ئانچە مۇنچە ئازلىدى. چۈنكى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بالدۇرمۇ كەلگەن شاھىتلار باركەن. ئۇلارمۇ سۆزلەۋاتىدۇ توختىماي. شۇنىڭ بىلەن مېنىڭكى ئازراق ھازىر سەل پەسلىدى. بولمىسا مەن ئاشۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇز كەلگەن تۆتىنچى ئاينىڭكى كەلدىم بىر ئىككى ئاي ئۆزۈمنى توختىتىۋالالماي ئىنتېرۋيۇ بەرمىدىم ئۇنىڭدىن كېيىن مانا تا ھازىرغا قەدەر تۈنۈگۈنمۇ بىرنى بەردىم كاناداغا ئاشۇنداق قىلىپ توختىماي ئۈزلۈكسىز مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋاللىرىنى ئىسپاتلىق ھالدا گۇۋا گۇۋالىغىمىز بار ھېلىقى ئىسپاتلىق ھالدا بار دېيەلىگىدەك ماۋۇ پادىشاھ بىلەن مەلىكىنىڭ ھېكايىسىنى ئوقۇپ بەرمەي بىز مۇشۇنداق نەرسىلەرنى ئىسپات بىلەن سۆزلەيلى دەپ مۇشۇ ئىسپاتلىق ماتېرىياللارنىڭ ھەممىسىنى ئاشۇلارغا ھەر بىر قېتىم ئىنتېرۋيۇ بەرسەم مۇشۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى شۇلارغا ئەۋەتىپ مەن سۆزلەيمەن ئاخىرىدا سىزگە مۇشۇ ماتېرىياللارنى ئەۋەتىمەن مەن نېمە دېگەن بولسام دېسەم ماقۇل دەيدۇ، شۇ ئاشتاق قىلىپ چۈشۈرۈپ، ھەممە نەرسىنى ئىسپاتلىق شۇلار بىلەن تەمىنلەپ، تا ھازىرغا قەدەر مۇشۇنداق ئۆتۈۋاتىمەن. كۆپتىن كۆپ رەھمەت، ھەقىقەتەن چوڭ بىر غەيرەت بۇ، ئاللا رازى بولسۇن سىزدىن يەنە. يەنە بۇ چوڭ بىر خىزمەت قىلدىڭىز بۇ مىللەتكە، ھەقىقەتەن ھەممىمىز تەشەككۈر ئېيتىمىز.